ເວົ້າວ່າບໍ່ມີຫຍັງກິນ ກໍຈະຕອບວ່າກິນແລ້ວ ແລະ ກໍຈະອາດອະທິບາຍເຖິງປະເພດອາຫານການກິນແພງໆ ຫຼື ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກຊີ້ນສັດ ເພາະຄິດວ່າມັນຄືອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ພວກເຮົາອາດໄດ້ຍິນວ່າ ໝູເຫັດເ ປັດໄກ່ ເປັນອາຫານຊັ້ນເລີດ ເພາະຄົນເຮົາຄິດວ່າ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນຊີ້ນຈະບໍ່ແຂງແຮງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຊີ້ນເປັນແຫຼ່ງທີ່ມີໂປຣຕີນສູງກໍແມ່ນ ແຕ່ກໍມີສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ຄົນເຮົາມັກຈະຄິດວ່າຮ່າງກາຍຂອງ ເຮົາຈະແຂງແຮງ ເມື່ອໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຈາກຊີ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າອົງກອນດ້ານອາຫານການກິນຂອງອາເມລິກາ ແນະນຳໃຫ້ຄົນອາເມລິກາ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍໃຫຍ່ກວ່າຄົນອາຊີເຮົາ ກິນໂປຣຕີນພຽງມື້ລະ 44 ຫາ 61 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງ ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍກິນໂປຣຕີນຫຼາຍກວ່າຄຳແນະນຳນັ້ນ 2 ຫຼື 3 ເທົ່າ ໂປຣຕີນທີ່ໄດ້ມາສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ມາຈາກຊີ້ນສັດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາກິນຊີ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆກໍຈະເອົາຊີ້ນເປັນອາຫານຫຼັກ ຊີ້ນທີ່ເຮົາເອົາມາກໍຄື ຊີ້ນງົວ ຄວາຍ ສັດ ໄກ່ ປາ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຊີ້ນສັດອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການກິນຊີ້ນບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະວ່າຊີ້ນມີໄຂມັນ ອີ່ມໂຕ ແລະ ຄໍເລສເຕີຣອນຈຳນວນຫຼາຍ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ສາເຫດຂອງໂລກອັນຕະລາຍຫຼາຍຊະນິດມາຈາກໄຂມັນຊະນິດນີ້ ແຕ່ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍໃນທຸກມື້ນີ້ ນິຍົມການກິນໝູ ເປັດ ໄກ່ ຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກຈາ ກນີ້ຍັງມີອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກນົມສັດອີກຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງນີ້ຄືຕົ້ນຕໍຂອງໄຂມັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ມີລະບົບກຳຈັດໄຂມັນສ່ວນເກີນທີ່ເຮົາຮັ ບເຂົ້າໄປ ເມື່ອກຳຈັດບໍ່ໝົດກໍສະສົມໄວ້ໃນເສັ້ນເລືອດ ຈາກນັ້ນໄຂມັນດັ່ງກ່າວກໍຈະໄປເກາະຕິດຢູ່ຕາມຝາດ້ານໃນຂອງເສັ້ນເລືອດ ເມື່ອສະສົມເປັນເວລານານ ເສັ້ນເລືອດກໍຈະຄ່ອຍຕີບໆລົງ ຈາກນັ້ນກໍຈ ະແຂງຕົວເປັນກ້ອນໄຂມັນຕັນທາງເດີນຂອງເລືອດ ຈາກນັ້ນກໍຈະແຂງຕົວເປັນກ້ອນໄຂມັນຕັນທາງເດີນຂອງເລືອດ ເມື່ອການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດສູ່ອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນຫຼຸດລົງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປໄດ້ ຈຶ່ ງເປັນສາເຫດຂອງໂລກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃຈ ໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ ໂລກເບົາຫວານ ແລະ ໂລກມະເຮັງອີກຫຼາຍຊະນິດ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຕັ້ງຄຳຖາມໃນໃຈແມ່ນບໍ່ວ່າ ສະນັ້ ນອາຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນຊີ້ນດີກວ່າແມ່ນບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຕອບໃຫ້ວ່າ ອາຫານຈຳພວກພືດຜັກມີຂໍ້ດີດັ່ງນີ້ ຂໍ້ທຳອິດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນໂລກຫຼາຍຊະນິດ ຂໍ້ທີ 2 ເຮັດໃຫ້ຄົນກິນມີອາຍຸຍືນ ຮູບຮ່າງບໍ່ຕຸ້ຍ ໂດຍສະເພາະຄົນກິນເຈ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານຈາກພືດຜັກຍັງມີຄວາມປອດໄພສູງກວ່າ ເພາະວ່າເມື່ອສັດຖືກຂ້າ ເອນໄຊ ຫຼື ສານເຄມີໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນບູດເນົ່າງ່າຍ ຊີ້ນ ຈຶ່ງເສື່ອມຄຸນນະພາບລົງ ເຖິງວ່າຈະໃສ່ໃນຕູ້ເຢັນ ຫຼື ຕູ້ແຊ່ນ້ຳກ້ອນກໍຕາມ ນອກຈາກນີ້ສັດຍັງຮັບເອົາທາດເຄມີຫຼາຍຊະນິດຈາກປຸ໋ຍ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະເວົ້າວ່າ ດຽວນີ້ຄົນເຮົາລ້ຽງສັດໃນສວ ນ ລ້ຽງແບບສະອາດ ຄຳຕອບກໍຄື ສັດຖືກຂັງໄວ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ເຮັດໃຫ້ສັດມີໄຂມັນສະສົມຄືກັນ ນອກຈາກນີ້ ຄົນລ້ຽງສັດຍັງໃຊ້ຮໍໂມນເລັ່ງການເຕີບໂຕຂອງສັດ ໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະ ເຮັດໃຫ້ມີທາ ດເຄມີເຈືອປົນໃນຊີ້ນສັດ ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ນ້ຳ 100 ລິດ ປູກເຂົ້າໄດ້ 1 ກິໂລເຄິ່ງ ແຕ່ຖ້າສັດຂອງທ່ານນ້ຳໜັກເທົ່າກັນ ຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳໃນການລ້ຽງປະມານ 10,000 ລິດ ພືດນອກຈາກເຮົາປູ ກໄວ້ກິນເປັນອາຫານແລ້ວ ກໍຍັງສາມາດນຳເອົາໄປລ້ຽງສັດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ພືດຜັກມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນຕາມຂ່າວໃນທຸກວັນນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງໄດ້ຍິນຂ່າວ ນີ້ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ ແລະ ຈະເຫັນວ່າຊີ້ນ ສັດນັບມື້ຈະສ້າງບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຄົນເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ເຮົາຫຼຸດການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນລົງ ຫຼຸດການກິນຊີ້ນລົງ ຫຼື ຖ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ໃຫ້ສຶກສາວິທີການກິນເຈເພື່ອ ສຸຂະພາບ ບໍ່ແມ່ນອາຫານເຈແບບທີ່ຄົນທົ່ວໄປນິຍົມກັນກິນ ເພາະອາຫານທີ່ມາທົດແທນເປັນອາຫານທີ່ມີນ້ຳມັນຫຼາຍ ຊີ້ນປອມທີ່ນຳມາຈືນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບນ້ຳມັນຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນ ພືດ ແລະ ຜັກຈຶ່ງເປັນອາຫ ານທີ່ດີທີ່ສຸດ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຍອດຂອງອາຫານ ຕາມທຳມະດາ ຄົນເຮົາເມື່ອເຫັນໝາກມ່ວງສຸກແລ້ວຈະກືນນ້ຳລາຍ ແຕ່ເວລາເຫັນຊີ້ນເຫັນເລືອດສົດໆ ຈະຮູ້ສຶກຂີ້ດຽດ ເພາະຄົນເຮົາບໍ່ມີສັນຊາດຕະຍານ ໃນການຂ້າ ອາຫານຈຳພວກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຈຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບຄົນເຮົາ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ແລະ ຈິດໃຈ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ກ ານມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວ ນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao at awr.org l a o at awr.org
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມາພົບກັນອີກແລ້ວ ໃນລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ໃນແຕ່ລະວັນຂອງທ່ານ ແລະ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ຈະເກີດປະໂຫຍດແນວໃດ ຫາກພວກເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕົວຈິງ ສຳລັບຄົນທີ່ຟັງແລ້ວນຳໄປປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ໃສ່ໃຈປະຕິບັດຕາມ ພຣະເຢຊູປຽບຄົ ນສອງແບບນີ້ວ່າຄືກັນແນວໃດ ພຣະອົງຊົງປຽບທຽບໄວ້ຢ່າງນີ້ວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນຄຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງເຮົາ ແລະ ປະພຶດຕາມ ກໍປຽບເໝືອນກັບຄົນທີ່ມີປັນຍາ ທີ່ໄດ້ສ້າງເຮືອນຂອງຕົນໄວ້ຢູ່ເທິງກ້ອນ ຫີນ ແລ້ວຝົນກໍຕົກ ນ້ຳກໍໄຫຼ ລົມກໍພັດເຮືອນນັ້ນ ແຕ່ເຮືອນນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ເພພັງຫຍັງ ເພາະວ່າຮາກຖານຂອງມັນຕັ້ງຢູ່ເທິງຂີ້ຫີນທີ່ແຂງແກ່ນ ແຕ່ທຸກຄົນໄດ້ຍິນຄຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງເຮົາແລ້ວ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ກໍປຽບດັ່ງຄົນ ໂງ່ທີ່ສ້າງເຮືອນຂອງຕົນເອງຢູ່ເທິງຂີ້ດິນ ແລະ ຝົນກໍຕົກ ນ້ຳກໍໄຫຼແຮງ ລົມກໍພັດມາປະທະກັບເຮືອນນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດເຮືອນນັ້ນກໍລົ້ມລົງ ແລະ ກະເພພັງທະລາຍລົງ ຈາກເລື່ອງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເລົ່າເປັນຄຳອຸປະມ າ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຮູບພາບຂອງຄົນສອງຄົນ ປຸກເຮືອນສອງຫຼັງ ຄົນສະຫຼາດປຸກເຮືອນທີ່ມີຮາກຖານໝັ້ນຄົງ ຄົນໂງ່ປຸກເຮືອນຢູ່ຮາກຖານທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ ເມື່ອຝົນຕົກ ນ້ຳຖ້ວມ ເຮືອນທີ່ແຂງແຮງເທົ່າ ນັ້ນທີ່ຢູ່ທົນໄດ້ ການປຸກເຮືອນຢູ່ເທິງສີລາ ຫຼື ຫີນ ຄືການໄດ້ຍິນຄຳສັ່ງສອນທີ່ດີ ແລ້ວຄົນນັ້ນເຊື່ອຟັງ ແລະ ໄດ້ນຳໄປປະຕິບັດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາກໍຄືກັນ ຜູ້ປົກຄອງບາງທ່ານອາດເຄີຍປະສົບກາ ນດ້ວຍຕົນເອງ ເມື່ອສັ່ງສອນລູກຫຼານແລ້ວ ເຂົາກໍບໍ່ເຊື່ອຟັງ ພໍ່ແມ່ຢາກໃຫ້ການສຶກສາທີ່ດີກວ່າແກ່ເຂົາ ແທນທີ່ເຂົາຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ຳຮຽນ ເຂົາກັບປ່ອຍປະລະເລີຍ ເມື່ອຮຽນບໍ່ຈົບ ໂອກາດຈະກ້າວ ໜ້າໃນຊີວິດກໍໜ້ອຍລົງ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນໃນການຮ່ຳຮຽນ ຜົນສຸດທ້າຍ ເຂົາກໍປະສົບກັບຄວາມສຳເລັດໃນການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຊີວິດຂອງເຂົາ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ນັກຮຽ ນນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຟັງໃນລາຍການນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຝາກຄວາມຄິດນີ້ເອົາໄວ້ວ່າ ຈະສ້າງເຮືອນຢູ່ເທິງຄວາມແຂງແຮງ ຫຼື ຈະຢູ່ບ່ອນບອບບາງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນສຸພາສິດຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນວ່າ ເມື່ ອມໍລະສຸມພັດ ຄົນຊົ່ວກໍສິ້ນໄປ ແຕ່ຄົນທຳມະຢືນໝັ້ນຄົງເປັນນິດ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນທີ່ສ້າງຊີວິດຢູ່ເທິງຫຼັກຄຳສອນຂອງພະເຈົ້າ ຍ່ອມຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມດີ ແລະ ຍຶດເອົາພະອົງມາເປັນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສຢູ່ຕະຫຼອດເວ ລາ ເມື່ອເກີດບັນຫາໃດໆ ຊີວິດເຂົາກໍໝັ້ນຄົງບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນຂ່າວສະເໝີວ່າ ມີຄົນຂ້າຕົວຕາຍ ເມື່ອເກີດບັນຫາໃນຊີວິດແລ້ວແກ້ໄຂບໍ່ຕົກ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຈັດການແນວໃດ ຈຶ່ງຈົບຊີວິດໜີບັນຫາດ້ວຍວິທີ ນີ້ ນີ້ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ເພາະຫົນທາງແກ້ໄຂບໍ່ມີ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ແຫຼະ ຄຳສອນຈຶ່ງເນັ້ນໄປທີ່ການເພິ່ງພາອາໄສພະເຈົ້າ ເຮືອນຂອງທ່ານຈະໝັ້ນຄົງໄດ້ເມື່ອຕັ້ງຮາກຖານທີ່ໝັ້ນຄົງ ພະເຢຊູຊົງໃຫ້ເຮັ ດສອງສິ່ງຄື ຂໍ້ທຳອິດ ເຮົາຈະຕ້ອງເຊື່ອຟັງພະອົງກ່ອນ ບັນຫາຂອງຄົນເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້ຄື ບໍ່ຄ່ອຍຟັງ ບໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ໃຈຟັງຄຳຕັກເຕືອນ ຄຳສັ່ງສອນ ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຕົນເອງ ດ້ວຍເຫດ ຜົນນີ້ ສິ່ງທຳອິດກໍຄືຟັງ ແລະ ໄຕ່ຕອງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູດີຫຼືບໍ່ ແລະ ຂໍ້ທີ 2 ທີ່ຕ້ອງເຮັດກໍຄືນຳໄປປະຕິບັດ ນີ້ຄືຂັ້ນຕອນທີ່ຍາກກວ່າຂໍ້ທຳອິດ ເພາະເຫດນີ້ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຕັ້ງໃຈເຮັດ ຕັ້ງໃຈປ ະຕິບັດ ຖ້າຈະສະຫຼຸບການແນະນຳການຟັງ ແລະ ການນຳໄປປະຕິບັດນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັດເຈນກໍຄືຄວາມເຊື່ອຟັງ ເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອນນັ້ນໄດ້ເກີດເຫດການຄື ເຄື່ອງບິນຂອງສາຍການບິນເລົາດາແອ ໄດ້ຕົກລົ ງຢູ່ທີ່ແຂວງສຸພັນບູຣີ ທີ່ປະເທດໄທ ສາເຫດເພາະວ່າກັບຕັນເຄື່ອງບິນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການບິນຫຼາຍກວ່າ 14,000 ເທື່ອນັ້ນ ເຂົາບໍ່ເຊື່ອເຂັມທີ່ໜ້າປັດບອກວ່າໄດ້ເກີດເຫດການຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ໜ້າເສ ຍດາຍທີ່ເຫດການຄັ້ງນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າພຽງແຕ່ກັບຕັນເຊື່ອການເຕືອນຂອງມິເຕີ ແລະ ສຽງທ້ວງຂອງນັກບິນໜຸ່ມຄົນນັ້ນ ແນ່ນອນ ຄົນໂດຍສານອີກຈຳນວນ 233 ຊີວິດກໍຄົງຈະບໍ່ເສຍຊີວິດໄປພ້ອມກັນກັບເຂົາ ນີ້ ຄືບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມເຊື່ອ ຊີວິດຂອງເຍົາວະຊົນໜຸ່ມສາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດໄປເຖິງຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງຕົນໄດ້ ກໍເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອນີ້ແຫຼະ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍນຳເອົາຄຳສອນ ຂອງພະເຢຊູມາເປັນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ ສິ່ງສຳຄັນກວ່າສິ່ງໃດໆ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ວ່າ ບຸດທັງຫຼາຍຈົ່ງເຊື່ອຟັງບິດາມານດາຂອງທ່ານໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພ າະວ່ານີ້ເປັນເລື່ອງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນແລ້ວ ຄວາມເຊື່ອຟັງບິດາມານດາຂອງລູກທີ່ດີເປັນເລື່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ເພື່ອມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ມີຫຼັກການໃນຊີວິດ ເມື່ອພົບອຸປະສັ ກໃດໆກໍຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ລວມທັງທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຕ້ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລະຫວ່າງເຮືອນຂອງຊີວິດທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ຈະສ້າງຢູ່ເທິງຫີນທີ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ຈະສ້າງຢູ່ເທິງຫາດຊາຍ ເຮົາຕ້ອງເລືອກລ ະຫວ່າງເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ເຊື່ອຟັງຕົນເອງ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໝົດລົງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາພົບກັບທ່ານອີກໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າ ໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະ ນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມມາຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົ ດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງ ພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວ ສັນຍາ